ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້

ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍຈາກທ່ານນາງປັດຖະໜາໄດ້ເລີຍ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງໄຂມັນຫຼ າຍເທື່ອ ເພາະວ່າໄຂມັນຄືສັດຕູໂຕຮ້າຍຂອງຄົນເຮົາ ໃນແຕ່ລະປີມີຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຕາຍເພາະໄຂມັນທີ່ກິນເຂົ້າໄປ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຈື່ໄວ້ວ່າ ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງ ແລະ ມີເສັ້ນໃຍໜ້ອຍ ຄືອາຫານປະເພດທີ່ສ່ຽງຕໍ່ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ໂລກທີ່ວ່ານີ້ກໍຄື ໂລກເສັ້ນເລືອດຕີບໃນຫົວໃຈ ໂລກເສັ້ນເລືອດຕີບສະໝອງ ໜິ້ວໃນຖົງບີ ໄສ້ຕິ່ງອັກເສບ ມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ແລະ ມະເຮັງເຕົ້ານົມ ມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກ ອາຫານຍຶ່ງທ້ອງ ຜະໜັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ບໍ່ແຂງແຮງ ແລະ ໂລກຂໍ້ອັກເສບຕ່າງໆ ຊຶ່ງໂລກພະຍາດທັງໝົດນີ້ມາຈາກການກິນໄຂມັນນັ້ນເອງ ບາງຄົນບອກວ່າໄຂມັນໃຫ້ພະລັງງານສູງ ແມ່ນແ ລ້ວ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົານັ້ນ ຈະບໍ່ແຂງແຮງຖ້າບໍ່ມີໄຂມັນ ໄຂມັນຄືພະລັງງານທີ່ເກັບສະສົມໄວ້ ແຕ່ບັນຫາຢູ່ບ່ອນວ່າ ເຮົາກິນໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ ໂດຍສະເພາະໄຂມັນທີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົ າກຳຈັດໄດ້ຍາກ ຖ້າຈະປຽບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກັບລົດ ຖ້າເຮົາເອົານ້ຳມັນແອັດຊັງໄປໃສ່ລົດເກັງທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນກະຊວນ ລົດຈະມອດແນ່ນອນ ເພາະບໍ່ແມ່ນຈັກແອັດຊັງ ນັ້ນກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮ່າງກາຍຂອງ ຄົນເຮົາ ໄຂມັນຈາກສັດມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະປັບໂຕໄດ້ໃນໄລຍະທຳອິດກໍຕາມ ແຕ່ຮ່າງກາຍຈະບໍ່ທົນທານຕໍ່ນ້ຳມັນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ດົນ ເມື່ອຕັບ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຂອງເຮົາເກີດຄວາມເສຍຫາຍ 90% ຈະເຮັດໃຫ້ຕັບ ຫຼື ໝາກໄຂ່ຫຼັງຢຸດເຮັດວຽກ ນັ້ນກໍຊ້າໄປແລ້ວ ແລະ ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກເຈັບເອິກ ກໍຕໍ່ເມື່ອເສັ້ນເລືອດທີ່ໄປຫຼໍ່ລ້ຽງຫົວໃຈຕີບແລ້ວເກືອບ 80 ຫຼື 90 ເປີເຊັນ ຄຳຖາມທີ່ໜ້ າສົນໃຈກໍຄື ໄຂມັນທຳລາຍຮ່າງກາຍໄດ້ແນວໃດ ໄຂມັນເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດໃນຮ່າງກາຍແຂງຕົວ ເຮັດໃຫ້ເມັດເລືອດບໍ່ສາມາດນຳເອົາອອກຊີເຈນໄປຫຼໍ່ລ້ຽງອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ນອກຈາ ກນີ້ ເມື່ອໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຂຸ້ນ ແລະ ໜຽວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດນັ້ນຊ້າລົງ ເມັດເລືອດແດງກໍຈະໂຕເປັນກ້ອນ ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ເມັດເລືອດບໍ່ສາມາດໄຫຼຜ່ານເສັ້ນ ເລືອດຝອຍຂອງເຮົາໄດ້ສະດວກ ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ຮັບອອກຊີເຈນນ້ອຍລົງ ເຊລໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະຖືກທຳລາຍ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດໄດ້ ປົກກະຕິໄຂ ມັນຈະມີຄໍເລສເຕີຣໍຢູ່ນຳ ທ່ານຜູ້ຟັງ ນີ້ແຫຼະສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຂອງເຮົາເສຍຫາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ຜະໜັງເສັ້ນເລືອດຈະຄ່ອຍໆຖືກທຳລາຍເທື່ອລະຊັ້ນເທື່ອລະຊັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕີບຕັນຈົນເລືອດໄປລ້ຽ ງໃນຫົວໃຈ ຫຼື ສະໝອງບໍ່ທັນ ເຮັດໃຫ້ຄົນນັ້ນຫົວໃຈວາຍຕາຍ ຫຼື ເປັນອຳມະພາດໄດ້ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຍ່ອຍໄຂມັນຈະມີສານບາງຢ່າງເກີດຂຶ້ນ ສານເຫຼົ່ານີ້ຈະໄປທຳລາຍລຳໄສ້ ເປັນສ າເຫດໃຫ້ລຳໄສ້ອັກເສບ ແລະ ເປັນມະເຮັງໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ ແຕ່ຖ້າກິນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ອາຫານເຄື່ອນໂຕໄດ້ໄວຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ສານກໍ່ມະເຮັງໃນອາຫານນັ້ນມີເວລາເກີດປະຕິກິລິຍາກັບ ລຳໄສ້ຂອງເຮົາໄດ້ໜ້ອຍລົງ ນອກຈາກນີ້ ໄຂມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເຊວຂອງພູມຕ້ານທານຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ສະດວກ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຢ້ານວ່າຈະເປັນໂລກເບົາຫວານ ໄຂມັນຈະທຳລາຍການເ ຮັດວຽກຂອງອິນຊູລິນ ເຊິ່ງເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ເປັນໂລກເບົາຫວານໄດ້ງ່າຍ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງຫຼຸດການກິນໄຂມັນໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ທີ່ເຫັນໄດ້ງ່າຍໆກໍຄື ເຂົ້າໜົມຈຳພວກເນີຍ ເນີຍປອມທີ່ໃຊ້ປຸງແຕ່ງອາ ຫານກິນ ຫຼື ນ້ຳມັນສະລັດ ເຄື່ອງເທດເຫຼົ່ານີ້ບັນຈຸໄຂມັນຫຼາຍ ສ່ວນຊີ້ນສັດ ເນີຍແຂງ ໄຂ່ ແລະ ນົມມີໄຂມັນ 50 ເຖິງ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ວິທີກິນທີ່ຖືກຕ້ອງກໍຄື ເມື່ອກິນໄຂມັນໃຫ້ເຮົາກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ເຂົ້າຈ້າວສີນ້ຳຕາ ນ ແລະ ຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະອາຫານປະເພດນີ້ມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍລົດປະລິມານໄຂມັນລົງໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ອາຫານທີ່ພວກເຮົາກິນທຸກມື້ນີ້ມີໄຂມັນປະສົມຢູ່ນຳຫຼາຍ ພໍ່ຄົວໃນຮ້ານອາຫານ ບໍ່ສົນໃຈວ່າໄຂມັນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼືບໍ່ ສົນໃຈແຕ່ວ່າອາຫານນັ້ນແຊບຫຼືບໍ່ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາຕ້ອງລະມັດລະວັງຕົວເອງເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊີນຊວນທ່ານຜູ້ຟັງໃຫ້ຫັນມາກິນຜັກ ໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຍັງບໍ່ຊ້າເກີນ ໄປ ການປ່ຽນແປງນີ້ຈະສົ່ງຜົນດີແກ່ທ່ານຢ່າງແນ່ນອນ ສຳລັບທ່ານທີ່ມີນ້ຳໜັກເກີນ ລອງຫຼຸດການກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຫຼາຍ ຫັນມາກິນຜັກໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ແລ້ວທ່ານຈະ ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງພາຍໃນ 2 ຫຼື 3 ອາທິດ ຂໍຝາກລົງທ້າຍໜ້ອຍໜຶ່ງວ່າ ເນີຍຈະປະກອບມີໄຂມັນ 98 ຫາ 100 ເປີເຊັນ ຊີ້ນໝູ ຫຼື ຊີ້ນງົວມີ 65 ຫາ 80 ເປີເຊັນ ສຳລັບຄົນທີ່ປ່ວຍເປັນໂລກຫົວໃຈ ຄວາມດັນສູງ ແລະ ເບົາຫວາ ນ ນີ້ຄືຜົນທີ່ມາຈາກການມີໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຫຼາຍ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງຈາກອ້າຍສຳລານ ພະເຈົ້າຊົງເບິ່ງແຍງຮັກສາພວກທ່ານຢູ່ສະເໝີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂໍ ເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້

ກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ມື້ນີ້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍນຳເອົາເລື່ອງລາວຊີວິດ ການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງພະເຢຊູ ໃນການຮັກສາໂລກຂອງປະຊາຊົນມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ຄັ້ງນີ້ພະເຢຊູຊົງຮັກສາໂລກໃຫ້ແກ່ທາດຂອງ ນາຍທະຫານ ຊຶ່ງເປັນທະຫານໂຣມັນ ພະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງລາວໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເມື່ອພະເຢຊູສະເດັດເຂົ້າໄປຢູ່ໃນເມືອງຄາເປນາອຸມນັ້ນ ມີນາຍຮ້ອຍຄົນໜຶ່ງມາອ້ອນວອນພະອົງວ່າ ອົງພ ະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຄົນໃຊ້ຂອງຂ້າພະອົງ ເຂົາເປັນງ່ອຍຢູ່ທີ່ບ້ານ ທົນທຸກທໍລະມານມາຢ່າງຍິ່ງ ພະເຢຊູຈຶ່ງຊົງຕັດກັບເຂົາວ່າ ເຮົາຈະໄປຮັກສາເຂົາໃຫ້ຫາຍ ນາຍຮ້ອຍຄົນນັ້ນທູນພະອົງວ່າ ອົງພະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ້າ ພະອົງເປັນຄົນທີ່ບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະຮັບພະອົງສະເດັດເຂົ້າໄປໃນຊາຍຄາຂອງຂ້າພະອົງໄດ້ ຂໍພຽງພະອົງຕັດສັ່ງເທົ່ານັ້ນ ຂ້າທາດຂອງຂ້າພະອົງກໍຈະຫາຍໂລກນັ້ນທັນທີ ເພາະວ່າຂ້າພະອົງຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອ ງຄົນອື່ນ ແລະກໍມີທະຫານຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຂ້າພະອົງອີກ ຂ້າພະອົງຈະບອກແກ່ຄົນຄົນນີ້ວ່າໄປ ເຂົາກໍໄປ ບອກແກ່ຄົນຄົນນັ້ນວ່າມາ ເຂົາກໍມາ ແລະບອກທາດຂອງຂ້າພະອົງວ່າ ຈົ່ງເຮັດແນວນີ້ ເຂົາກໍເຮັດແ ນວນີ້ ເມື່ອພະເຢຊູຊົງໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນ ກໍປະຫຼາດພະໄທຢ່າງໜັກໜາ ຈຶ່ງຊົງກ່າວກັບບັນດາຄົນທີ່ຕິດຕາມພະອົງວ່າ ເຮົາບອກຄວາມຈິງແກ່ທ່ານທັງຫຼາຍວ່າ ເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັນໃຜທີ່ມີສັດທາແລະມີຄວາມເຫຼື້ອມໃ ສເຖິງຂະໜາດນີ້ ແມ້ກະທັ້ງຄົນຢູ່ໃນປະເທດອິດສະຣາເອນ ກ່ອນອື່ນໃຫ້ເຮົາມາຮູ້ຈັກກັບນາຍຮ້ອຍໂຣມັນຄົນນີ້ກ່ອນເບິ່ງວ່າ ເຂົາເປັນຊາວຕ່າງຊາດທີ່ມາປົກຄອງປະເທດອິດສະຣາເອນ ເຂົາມີອາວຸດ ມີອ ຳນາດ ມີສັກສີເປັນຄົນໂຣມັນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດມະຫາອຳນາດໃນສະໄໝນັ້ນ ເປັນເຈົ້າເປັນນາຍຂອງຄົນອິດສະຣາເອນ ເຂົາສາມາດສັ່ງໃຫ້ຄົນໃຊ້ໄປເຊີນພະເຢຊູມາທີ່ບ້ານກໍໄດ້ ແຕ່ນາຍຮ້ອຍຄົນນີ້ບໍ່ໄດ້ຖື ຍົດຖືກຽດແບບນັ້ນ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຄົນໃຊ້ຂອງເຂົາຫຼືວ່າທາດຂອງເຂົາກໍບໍ່ມີອີ່ຫຍັງເລີຍທີ່ຈະມີຄ່າສຳລັບເຂົາໃນສະໄໝນັ້ນ ທາດກໍບໍ່ຖືວ່າເປັນຄົນ ໃຜຈະຂ້າຫຼືຈະທຳຮ້າຍແນວໃດ ຈະຂາຍຕໍ່ໄປອີກກໍຍັງໄດ້ ຍິ່ງ ທາດເປັນງ່ອຍແບບນັ້ນ ເຂົາກໍຍິ່ງບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ ໃນສະໄໝນັ້ນບໍ່ມີກົດໝາຍໃດທີ່ປົກປ້ອງສິດທິຂອງຄວາມເປັນທາດ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເປັນຄົນດີຂອງນາຍຮ້ອຍຄົນນີ້ ເຂົາເມດຕາທາດຜູ້ທີ່ໜ້າສົງສານ ໃນ ຖານະທີ່ເປັນເພື່ອນຮ່ວມໂລກກັບເຂົາ ນາຍຮ້ອຍຄົນນີ້ຈຶ່ງຖ່ອມຕົວລົງ ແລະໄປຂໍຮ້ອງໃຫ້ພະເຢຊູ ເປັນພາບທີ່ດີງາມເຫຼືອທີ່ສຸດ ພະເຢຊູຈຶ່ງປະທັບໃຈໃນຄວາມດີຂອງເຂົາຢ່າງມາກມາຍ ພະອົງຊົງກ່າວວ່າ ເຮົາບໍ່ເຄີຍພົບຜູ້ໃດທີ່ມີສັດທາຫຼາຍປານນີ້ ແມ້ກະທັ້ງຄົນອິດສະຣາເອນ ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງກ່າວກັບນາຍຮ້ອຍນັ້ນວ່າ ຈົ່ງກັບຄືນເມືອເຮືອນຂອງເຈົ້າສະເຖາະ ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າ ໃນທັນໃດນັ້ນ ທາດຂອ ງເຂົາກໍເຊົາດີເປັນປົກກະຕິ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ພຣະເຢຊູຊົງມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ທາດທີ່ເຈັບປ່ວຍ ຂະນະດຽວກັນພຣະອົງກໍຊົງເມດຕາຕໍ່ຊາຍຜູ້ທີ່ມີຄວາມເມດຕາຄົນນີ້ ທັງທີ່ເຂົາເປັນນາຍທະຫານ ການເ ຫັນຄົນຕາຍເປັນເລື່ອງຂອງທຳມະດາ ເພາະເຂົາເອງກໍເຄີຍຂ້າຄົນມາແລ້ວຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງ ແລ້ວແຕ່ເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງເຂົ້າມາເມດຕາຢູ່ໃນທາດຂອງໂຕເອງຄົນນີ້ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງຍອມ ຮັບ ພຣະອົງຈຶ່ງຮັກສາທາດຄົນຄົນນັ້ນ ແມ້ວ່າບໍ່ໄດ້ເຫັນໜ້າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສຳຜັດກັບໂຕຂອງພຣະອົງເອງກໍຕາມ ແຕ່ການສະແດງອອກຂອງພຣະເຢຊູ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນນັ້ນໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮັກຂ ອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ມະນຸດທຸກຊາດທຸກພາສາ ເພາະໃນສະໄໝນັ້ນຄົນຢິວອິດສະຣາເອນເຂົາບໍ່ຍອມຄົບກັບຄົນຕ່າງຊາດ ເຂົາຖືວ່າຄົນຊາດອື່ນນັ້ນຕ່ຳຕ້ອຍກວ່າຕົນເອງ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຄົນໂຣມັນທີ່ມາກົດຂີ່ພ ວກເຂົາ ເຂົາກໍຍິ່ງກຽດຊັງຫຼາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ພຣະເຢຊູບໍ່ເຄີຍຄິດແບບນັ້ນເລີຍ ພຣະອົງກັບຍົກຍ້ອງນາຍຮ້ອຍຄົນນີ້ ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ບ່ອນນັ້ນມີຄວາມງຶນງົງ ພຣະເຢຊູຍົກຍ້ອງຊາດທີ່ເປັນສັດຕູຕໍ່ຊາດ ຂອງຕົວເອງໄດ້ຢ່າງໃດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄຸນນະສົມບັດຢ່າງດຽວຂອງນາຍຮ້ອຍຄົນນີ້ ກໍຄືຄວາມເຊື່ອ ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ມີລິດອຳນາດຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດຂອງມະນຸດໄດ້ ເຂົາເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ ແມ່ນສົມບັດຂອງຄົນຢິວ ຫຼື ອິດສະຣາເອນເທົ່ານັ້ນ ພຣະອົງເປັນຂອງຄົນທຸກຊາດທຸກພາສາ ໃຜທີ່ມີຄວາມເຊື່ອກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາຈາກພຣະອົງ ນີ້ແຫຼະຄືເຫດຜົນຂອງການມາເກີດເປັນມະນຸດຂອງພ ຣະອົງ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຈາກການສະແດງອອກຂອງພຣະເຢຊູນີ້ເອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າ ພຣະອົງຄືພຣະເຈົ້າຂອງຄົນທັງໂລກ ເຖິງແມ່ນວ່າຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພຣະອົງບໍ່ເຄີຍອອກຈາກບ້ານເ ມືອງຂອງພຣະອົງໄປໃສ ແຕ່ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງກໍຂະຫຍາຍໄປຈົນທົ່ວ ແມ້ແຕ່ຄົນຕ່າງຊາດກໍເຂົ້າໄປຫາພຣະອົງໄດ້ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແບບຢ່າງອັນດີງາມນີ້ເອງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ ຣິສຕະຊົນຈຳນວນມາກມາຍຖືເປັນການປະຕິບັດໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນມະນຸດທີ່ຕົກທຸກໄດ້ຍາກ ໂດຍບໍ່ແຍກເຂົາແຍກເຮົາວ່າເປັນຄົນຊົນຊາດໃດ ເຮົາທຸກຄົນ ກໍຄວນມີຄວາມຮູ້ສຶກແບບນີ້ ລອງນຶກວາດພ າບເບິ່ງຕິວ່າ ຖ້າຊາວໂລກນີ້ຫາກຄິດແບບພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວ ຫຼື ຫາກມີຄວາມຮັກຢ່າງພຣະເຢຊູທີ່ມີຄວາມຮັກຕໍ່ສັງຄົມໂລກນີ້ແລ້ວ ແນ່ນອນວ່າ ໂລກນີ້ຄົງຈະມີຕັ້ງແຕ່ສັນຕິສຸກຢ່າງແນ່ນອນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາ ລົບ ມາຮອດນີ້ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງອີກແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນ ຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມ ເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸ ຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼືຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A

ແລະຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າສະບາຍດີ ສະບາຍດີ